एकवारं पूर्वतनश्लोकम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी सशान्तिमाप्नोति न कामकामी एतत् वयं पठितवन्तः अग्रिमश्लोकं पठामः विहाय कामान्यः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चलति निःस्पृहः सर्वान् पुमांश्चलति
निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार
निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति सशान्तिमधिगच्छति सशान्तिमधिगच्छति सशान्तिमधिगच्छति पदच्छेदं कुर्मः विहाय अनन्तरं कामान् अनन्तरं यः विहाय कामान् यः सर्वान् अनन्तरं पुमान् अनन्तरं चलति पश्यतु सर्वान् पुमान् चलति सर्वान् पुमान् चलति सर्वान् पुमांश्चलति निःस्पृहः एवमेव निर्ममः निरहङ्कारः स शान्तिम् सः शान्तिम् अधिगच्छति अधिगच्छति इदानीं पदच्छेदं कृतवन्तः विहाय अव्ययमस्ति विहाय इत्युक्ते अव्ययं कामान् किं भवति द्वितीयबहुवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीयबहुवचनं यः സർവനാമശബ്ദः പുല്ലിङ्ग प्रथम एकवचनं सर्वान् सर्वनामशब्दः एव सर्वः इति पुल्लिङ्गं द्वितीय बहुवचनं अनन्तरं पुमान् प्रथम एकवचनं चलति चलति क्रियापदमस्ति चल् इति अस्ति परस्मैपति कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं निःस्पृहः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं निर्ममः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं निरहङ्कारः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं सः सः इत्येव पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं शान्तिं इकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनम् अधिगच्छति तत्र अधि इति उपसर्गमस्ति गच्छति इति गमृ धातु परस्मैपति कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनम् इदानीम् एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः यः पुमान् यः पुमान् इत्युक्ते यः पुरुषः सर्वान् अखिलान् कामान् अभिलाषान् विहाय इत्युक्ते त्यक्त्वा निःस्पृहः स्पृहां विना इत्युक्ते निर निराशः आशां विना निर्ममः ममताशून्यः निरहङ्कारः अहम्भावरहितः अहङ्काररहितः चलति वर्तते एवमस्ति सः सः पुमान् शान्तिं सुखम् अधिगच्छति प्राप्नोति इदानीं पदानाम् अर्थं दृष्टवन्तः एतस्य अन्वयः कथमागच्छति इत्युक्ते यः पुमान् सर्वान् कामान् विहाय निःस्पृहः निर्ममः निरहङ्कारः चलति सः शान्तिम् अधिगच्छति एतस्य अर्थः अस्ति कः शान्तिम् अधिगच्छति सः अधिगच्छति इत्युक्ते प्राप्नोति യഹ പുരുഷः സർവാനപി കാമാൻ പരിത്യജതി സർവ ആഗ്രഹമപി त्यजति निःस्पृहः भवति निर्ममः भवति निरहङ्कारः भवति सः निश्चयेन शान्तिं प्राप्नोति सः निश्चयेन आनन्दं प्राप्नोति शान्तिं प्राप्नोति कस्य शान्तिः भवति इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तवन्तः कथं शान्तिं प्राप्नोति स्थितप्रज्ञः इत्युक्ते कः सर्वम् उक्तवान् कः शान्तिं प्राप्नोति एकोत्तर स्थितप्रज्ञः एव शान्तिं प्राप्नोति यः स्थितप्रज्ञः अस्ति तस्य किं भवति शान्तिः भवति शान्तिः इत्युक्ते किम् अत्र शान्तिः इति कस्मिन् अर्थे उक्तमस्ति सन्तोषः अथवा आनन्दः अथवा स्वातन्त्र्यम् अथवा मोक्षं वयं वदामः किल एतत् सर्वमपि तस्य अर्थः कः शान्ति इत्येव शान्ति प्राप्नोति कः शान्तिं प्राप्नोति इत्येव वदति इत्युक्ते कः मोक्षं प्राप्नोति कस्य आनन्दः भवति तदेव अत्र वदति स्थितप्रज्ञस्य भवति कः स्थितप्रज्ञः तदेव एतावत् पर्यन्तम् उक्तवान् तत् सर्वमपि योजयित्वा सः वदति कः स्थितप्रज्ञः अस्ति इति वदति कः स्थितप्रज्ञः अस्ति तस्य के के विशेषाः सन्ति प्रथमं किमस्ति यः पुरुषः सर्वान् अपि कामान् परित्यजति प्रथममेव उक्तवान् कः शान्तिं प्राप्नोति कस्य सन्तोषः भवति यः सर्वान् कामान् परित्यजति कामान् परित्यजति इत्युक्ते कः अर्थः आग्रह इच्छा आशा इच्छां परित्यजति सः एव सुखं प्राप्नोति किन्तु स्वाभाविकतया वयं किं कुर्मः वयं कथं चिन्तयामः अस्माकम् इदानीन्तनशान्ति अथवा सुखं सन्तोषः कुत्र अस्माकम् इच्छायाः पूरणे विषये एकैक इच्छां पूरयामि किल इदानीं वयं स्वाभाविकजीवने वयं कथं शान्तिम् अनुभवामः मम एषा इच्छा अस्ति किमपि भवतु का कस्मिन्नपि विषये मम येन केनापि सह सम्भाषणं कर्तुम् इच्छा अस्ति मार्गद्वयमस्ति अहं कथम् अहं चिन्तयामि अहं कथं सम्भाष सम्भाषणं करोमि चेत् अहं शान्तिं प्राप्नोमि इति चिन्तयामि सत्यम् इत्युक्ते मम इच्छा आसीत् इच्छायाः पूरणं करोमि मम आनन्दः भवति अत्र अन्य एकमार्गमेव वदति अत्र किं वदति इच्छायाः पूरणेन भवान् शान्तिं न अनुभवति इति वदति इच्छायाः पूरणेन शान्ति तात्कालिकशान्तिः अस्ति कारणं किम् यस्मिन् समये भवतः इच्छापूर्तिः भवति समानसन्दर्भे अन्य एक इच्छा तत्र आगच्छति इच्छायाः पूरणं कर्तुं न शक्नुमः इति वदति इच्छा एक इच्छा तदनन्तरम् अन्य इच्छा एतत् वयं कथम् अवगच्छामः तदपि एकः प्रश्नः अस्ति किल एवं सर्वं पुस्तके अस्ति इति कारणेन वयं विश्वासं कुर्मः वा एवं विश्वासः करणीयः इति नास्ति अस्माभिः अस्माकं जीवने चिन्तनीयं मम इच्छाः आसन् किल एकैक मम इच्छाः आसन् तस्याः इच्छायाः पूरणात् पूर्वं मम मनसि आसीत् सा इच्छा भवति चेत् मम सन्तोषः भवति किन्तु तादृश्यः बह्व्यः इच्छाः तादृश्यः बह्व्यः इच्छाः पूरिताः किन्तु इदानीं सन्तोषः अस्ति वा नास्ति तथैव मार्गः अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति एवं तेन सन्तोषः नास्ति इति अथवा तेन शान्तिं न प्राप्नोति इति अस्माभिः कथम् अवगन्तव्यम् अस्माकं जीवनेन अस्माभिः अवगन्तव्यम् एतस्य नामेव ध्यानम् इति सर्वं वदामः ध्यानं करोतु इति वदति ध्यानं करोतु इत्युक्ते कः अर्थः वयं चिन्तयामः मनः इत्युक्ते किं मनसि इति वदामः ध्यानम् इति चिन्तयतु ध्यानं करोतु वयं ध्यानं कुर्मः इति चिन्तयामः मनसि इत्युक्ते कुत्र मनः कुत्र സർവം ഭിന്ന ഭിന്ന നാമാനി किल मनः किम् अन्तरङ्ग कुत्र आगच्छति इति प्रश्नः किल कुत्र आगच्छति इति तत् तत्र मनः इति वदति चिन्तनानां समूहः इति किन्तु कुत्र आगच्छति इत्येव प्रश्नः कुत्र आगच्छति अन्तरङ्गम् इत्युक्ते किम् अन्तरङ्गे इत्युक्ते कुत्र
अस्माकं
अहं किमर्थम् एतत् पृच्छामि इत्युक्ते वयम् एकस्य एकस्य उत्तरं केवलं पदैः वयं वदामः चेत् न पर्याप्तं खलु ध्यानं करोति इत्युक्ते किं वास्तविकतया ध्यानं करोति इत्युक्ते मम एव शान्ति मम एव शान्ति मया प्राप्तव्या मोक्षम् अथवा शान्ति अथवा स्वातन्त्र्यम् अथवा आनन्दः प्राप्तव्यः अद्य वयम् एकमार्गं जानीमः कः मार्गः सः एकैकी इच्छा भवति इच्छायाः पूरणं करोमि शान्तिः भवति इति वयं चिन्तयामः किन्तु तत् न पर्याप्तम् इति चिन्तयामः किमर्थं न पर्याप्तम् इति चिन्तयामः पुनः अन्य इच्छा आगच्छति किल तदा अस्माभिः उपविश्य चिन्तनीयं मया कथं शान्तिं प्राप्तुं शक्नोमि अहम् तादृशचिन्तनमस्ति किल मया कथम् आनन्दम् अनुभोक्तुं शक्नोमि अहं कथम् आनन्दम् अनुभोक्तुं शक्नोमि कथं मम शान्तिः भवेत् अस्माकं सर्वेषामपि अस्ति किल अन्तरङ्गं तु किं किं करोति किल इदानीं यदा सर्वान् अहं पश्यामि सर्वेषां मुखे बहु समाधानेन वयम् आगत्य उपविशामः किन्तु किं किं चलति तत्र वयमेव न जानीमः किल किञ्चित् समये किमपि चलति अनन्तरम् अन्यत् किमपि चलति
स्वभावः इति उक्त्वा गच्छामः चेत् न प्राप्नुमः किल शान्तिः न प्राप्नोति किल मनसः स्वभावः एव तथा अङ्गीकृतवान् किन्तु अहं पृच्छामि अथवा अत्र भगवान् वदति गीतायां शान्तिं प्राप्तुम् एकः मार्गः अस्ति भवान् ध्यानं करोतु ध्यानं करोतु इति उक्तवान् किं करणीयं ध्यानं करणीयम् इत्युक्ते इदानीन्तन अस्माकं चिन्तनं कदा सामान्यतया वदामः चेत् वयं भिन्नभिन्नस्थानतः भाषणानि श्रुत्वा पुस्तकानि पठित्वा अस्माकं ध्यानम् इत्युक्ते अस्माकं चिन्तनं किं यत्र कुत्रापि गत्वा किं वदामि एवं किं सम्यक् उपविश्य मेरुदण्डः लम्बः भूत्वा उपविश्य नेत्रं निमीलयति ध्यानं भवति इति चिन्तयति तद् न तावत् करोति चेत् न तत् तस्य केवलं प्रकटरूपमेव प्रकटरूपम् इत्युक्ते द्रष्टुं तत् द्रष्टुं तत् शक्यते दर्शने ध्यानम् इति भवति वस्तुतया ध्यानम् इत्युक्ते किम् अस्माकम् एकाग्रता एव एक एककर्मणि किं कार्यमहं करोमि तस्मिन् कार्ये मम एकाग्रता एव एकदृष्ट्या ध्यानं तस्य फस्ट् स्टेप् तत् तृतीय अध्याये कर्मयोग एव आगच्छति इदानीं ज्ञानयोगं समापयति तस्मिन् अध्याये भगवान् वदति स्पष्टतया वदति अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति कार्यं सः तत्र वदति किं कर्तुं शक्यते इति बोधयति अत्र तत् प्राक्टिकल् वयं तत् करणीयं चेत् अस्माभिः अवगन्तव्यं ज्ञानं ध्यानेन ज्ञानं भवति इति वदामः अधुना अस्माकं ज्ञानम् इत्युक्ते अस्माकम् अवगमनमेव नास्ति ज्ञानम् इत्युक्ते वयम् इदानीं किं चिन्तयामः सामान्य पुस्तकपठनम् इत्येव वयं चिन्तयामः सत्यं जीवने अस्माकम् अवगमनं किम् अहं पठितवान् इति वदति चेत् कः अर्थः पुस्तकं पठितवान् बै हार्ट् अस्ति इत्यर्थः तस्य अर्थः न मम ज्ञानमस्ति इत्युक्ते तद् न अहं तद् जानामि इति वदामि तस्य अर्थः भिन्नः अहं तत् पठितवान् इति वदति भिन्नार्थः अहं जान मोक्षं किम् इति अहं पठितवान् ध्यानं किम् इति अहं रीड् कृतवान् पुस्तके पठितवान् इत्यपि वक्तुं न शक्यते वस्तुतः किन्तु ज्ञानम् इत्युक्ते किं भवान् मोक्षं जानाति वा भवान् शान्तिं जानाति वा लोके विद्यमानानि सर्वाणि पुस्तकानि पठति चेत् अपि प्रयोजनं नास्ति सम्पूर्ण लैब्ररी मम मस्तके अस्ति इति वदति अपि प्रयोजनं नास्ति तेन किं न भविष्यति ज्ञानं न भवति ज्ञानं कथं भवति अनुभवः भवेत् अनुभवः कथं भवति चिन्तनेन अस्माकं चिन्तनेन अस्माभिः प्राक्टीस् करणीयं यदा वयम् अवगच्छामः तदर्थमेव अहं पृष्टवान् ध्यानम् इत्युक्ते किम् इदानीं ध्यानं करणीयम् इति वदामः ध्यानम् इत्युक्ते किम् ध्यानं करणीयम् इत्युक्ते वयम् अस्माकं कार्याणाम् उपरि अहम् एकं वाक्यं वदामि अथवा अहं किमपि कार्यं करोमि जीवने बहूनि कार्याणि करणीयानि एव किल तत्र कार्यस्य उपरि मम श्रद्धा मम अवगमनम् अनावश्यकतया किमपि वयं न वदामः इत्युक्ते वयं तादृशरीत्या यदा जीवनं पश्यामः तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः नवतिप्रतिशतमपि वयम् अनावश्यकतया वदामः आव आवश्यकनिमित्तं न सम्भाषणं कुर्मः सम्भाषणमेक उदाहरणम् आवश्यकं निमित्तं भोजनं न कुर्मः सत्यं वयं वदामः एतद् एतदर्थं करोमि इति वदामि किमर्थं भोजनं करोति प्रश्नः भवति सामान्यप्रश्नः किमर्थं भोजनं मम बुभुक्षानिवारणार्थं भोजनं करोति सर्वे वदन्ति किल सम्यक् आरोग्यं भवेत् बुभुक्षानिवारणं भवेत् तदर्थमेव भोजनं करोति किन्तु नवतिप्रतिशतसन्दर्भेषु नैन्टि पर्सेण्टेज् सन्दर्भेषु बुभुक्षानिवारणार्थं भोजनं करोति वा अथवा रुचिनिमित्तं भोजनं करोति वा अथवा किमपि टैम् टेबल् निमित्तं भोजनं करोति वा किल एकैक जीवनं कथं सेट् कृतवन्तः इति चिन्तयति स्वाभाविकतया तदेव रुचिनिमित्तम् अथवा अन्य किमपि अथवा अहं प्रातः करोमि मध्याह्ने करोमि सायं करोमि इति तत्र दोषः अस्ति इति न वदामि तदर्थं न उक्तवान् कथं जीवनं वयं सेट् कृतवन्तः अभ्यासबलेन अस्माकं जीवनं कथं चलति इति पश्यतु यत् सामान्यजीवने अस्ति भगवान् वदति भवता सम्यक् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते शान्ति प्राप्तव्या इत्युक्ते समाधानं भवितव्यम् इत्युक्ते शान्ति किमिति अवगन्तव्यं प्रथमं तस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयं मोक्षम् इत्युक्ते किं शान्ति इत्युक्ते किम् स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते किम् आनन्दः इत्युक्ते किम् विकारात् कदाचित् विकारे विकारेण अपि प्लशर् भवति सत्यं भिन्नभिन्नविकारैः वयं प्लशर् अनुभवामः किल तस्य अपि स्थायित्वं नास्ति सः यथार्थ आनन्दः नास्ति किमर्थं वदामि सः एकं तु स गच्छति न गच्छति इति चिन्तयतु भवतः शरीरमेव गच्छति ശരീരം തത് സോടും ന അവഗതം കാനിച്ചന ആനന്ദസ്ഥിതി അസ്തി കില അസ്മാകം തഥാ തസ്മിൻ സമയ അസ്മാകം ബ്ലഡ് പ്രഷർ അസ്മാകം ശരീരസ്യ ഭിന്ന ഭിന്ന കാര്യാണി സന്തി കില തത് അധിക സമയം തത് ഗന്തും ന ശക്നോതി തസ്മാദേവ വദതി സിദ്ധി ഇതി അസ്തി കില भिन्नभिन्नसिद्धि वद भवति इति वदन्ति सिद्धिः अपि मोक्षमार्गे शान्तिप्राप्तिमार्गे सिद्धिः अपि विघ्नं करोति भवान् किमपि ध्यानं कृत्वा अथवा एतत् कृत्वा किमपि कामपि सिद्धिं प्राप्तवान् इति चिन्तयतु सा सिद्धिः भवान् तत्र एव भवतु इति चिन्तयति भवान् ततः अग्रे गन्तुं न शक्नोति तस्मात् शान्तिः इत्युक्ते किम्
तस्य
तदेव सन्न्यासं यथार्थसन्न्यासः अस्माकं मस्तके इदानीं सन्न्यासमिति शृणुमः झटिति किम् आगच्छति काषायवस्त्रं सत्यम् एकः काषायवस्त्रं धृत्वा उपविशति वस्त्रं स्वीकृत्य काषायवर्णं सः स्थापयति चेत् सन्न्यासं न भवति सन्न्यासं कुत्र भवितव्यम् अन्तरङ्गे केनापि सन्न्यासी भवितुं शक्नोति तेषां जीवनं भिन्नं तत् न इति अहं न वदामि तद् बहु उत्तमम् एकः आश्रमः सर्वं सत्यं किन्तु स्वजीवने वयं सर्वे गृहस्थाः किल वयं समाजे जीवनं कुर्मः समाजे एतत् कथं प्राक्टीस् करणीयम् अस्माभिः समाजे वयं प्राक्टीस् कुर्मः चेत् अभ्यासं कुर्मः चेत् कथम् इत्युक्ते अस्माभिः अस्माकं कार्याणां निरीक्षणं करणीयं निरीक्षणमिति सर्वं सामान्य अर्थे अहं वदन्नस्मि तस्य नाम एव ध्यानं अहं किमपि कार्यं प्रातःकाले अहं तादृशश्रद्धां करोतु अहं चलामि अहं चलामि इति ज्ञात्वा चलतु अहम् उत्तिष्ठामि प्रातः अहम् उत्तिष्ठामि इति ज्ञात्वा उत्तिष्ठतु कोऽपि भेदः अस्ति वा इदानीं वयं सर्वदा उत्तिष्ठामः एव किल प्रतिदिनम् उत्तिष्ठामः किन्तु ज्ञात्वा उत्तिष्ठति तदा अवगन्तुं शक्यते अहम् उत्तिष्ठामि अथवा अहम् एतत् कार्यं भोजनं करोमि अहं भोजनं करोमि इति ज्ञात्वा करोतु तदर्थमेव वदति भिन्नभिन्नकार्याणि मिलित्वा न करोतु तदा किं भवति एकाग्रता नष्टा भवति अद्य बहु जनाः कुर्वन्ति किल टी वी पश्यन्ति भोजनं करोति अन्यत् किमपि बालकाः सर्वं कथं कुर्वन्ति अनन्तरं वदन्ति पञ्चषट् कार्याणि अहं मिलित्वा कर्तुं शक्नोमि किमपि नास्ति किमपि अन्तः न गच्छति तेन कारणेन मनसि शान्तिः न भवति भोजनं भोजनमेव भोजनसन्दर्भे भोजनमेव करणीयं भोजनमेकविषयः एव तदेव बृहत् इति न चिन्तयतु सम्भाषणं करोति कस्मिन्नपि विषये सम्भाषणं करो ज्ञात्वा सम्भाषणं करोतु अहं कस्मिन् विषये वदन्नस्मि कदा एतत् सर्वं गच्छति अस्माकं हस्ततः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यदा क्रोधः आगच्छति इति चिन्तयतु भवतां क्रोधः आगच्छति इति चिन्तयतु भवान् एव वदति वा अन्य कोऽपि वदति वा अन्तः उपविश्य सत्यं किमपि किमपि वयं वदामः किल वयमेव उक्तवन्तः इत्यपि वयं विस्मरामः तद् न भवितव्यं यदा मम कोपः भवति तदा मया तादृशं न व्यवहरणीयं चेत् मया किं करणीयं यदा कोपः भवति तदा चिन्तयति चेत् न पर्याप्तं मया किं करणीयं पूर्वमेव मया साधना करणीया सत्यं पूर्वमेव सः मम शीलः भवेत् भवन्तः दृष्टवन्तः केचन जनाः यदा कोपः आगच्छति किमपि किमपि वदति ते एव न जानन्ति तस्य अग्रे किं किं भविष्यति किल मुखात् कानि वाक्यानि निस्सरति ततः कियत् स्ट्राङ्ग् भवति तत् तत् न वक्तव्यम् इत्युक्ते इदानीं पश्यतु मम एतस्याः उपरि मम कोपः आगतः किमपि किमपि अहं वदामि इति चिन्तयतु तस् तस्याः अन्तरङ्गे मम अन्तरङ्गे अस्मान् परितः ये सन्ति सर्वत्र तद् किं करोति दुःखं जनयति अथवा नष्टं करो कारयति सत्यं किन्तु मम कोपः आगतः संस्कारवशात् मम जीवने मम अभ्यासवशात् मम मुखात् किमपि न बहिः आगच्छति इति चिन्तय किं भविष्यति तेन शान्तिः भवति भवति वा न वा भवति किल शान्तिः भवति ममापि शान्तिः भवति भवतामपि शान्तिः भवति ये प्रपञ्चस्य अपि शान्तिः भवति तदेव वदति प्रपञ्चे तादृशानि पदानि कदापि उपयोगः न करणीयः इत्युक्ते बहिः न त्यक्तव्यं बहिः भवान् त्यजति तस्य अन्तिमं कुत्र तत्सर्वं वयं दृष्टवन्तः पूर्वं तद् या यत् वैखरीरूपेण भवतः मुखात् बहिरागच्छति तद् भवतः अन्तरङ्गे एव तस्य समाप्तिः भवति इतः सृष्टम् अन्ये एकत्र संहारं प्राप्तुं न शक्नोति अस्मिन् चक्रे यत्र कुत्रापि गत्वा तद् अन्त अन्ततो गत्वा भवतः अन्तरङ्गे एव आगच्छति भवानेव अनुभवति तत् भवान् यदुक्तवान् तस्मात् तादृशानि वाक्यानि न वक्तव्यं तदर्थं न वक्तव्यानि इत्युक्ते किं यदा मम कोपः भवति तदा अहं चिन्तयामि चेत् पर्याप्तं न समानं कोपः इति अहम् उदाहरणे वदन्नस्मि काम इति चिन्तय यदा काम आगच्छति कस्मिन्नपि विषये तदनन्तर अस्माकं प्रवृत्तिनियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोति सत्यं तस्मादेव किं वदति काम उद्दीपनं न करोतु किल भगवान् परमेश्वरः किं कृतवान् काम कामदेवस्यैव दहनं कृतवान् पुराणं सर्वं तादृशदृष्ट्या पठनीयं काम कामदेवः इत्युक्ते कामचिन्तनं यदा आगतं ततोपि पूर्वं सः किं कृतवान् तस्य नेत्रम् उद्घाटितवान् नेत्रम् अत्र एकं नेत्रमस्ति किल अत्र एतस्य नेत्रस्य नाम किम् तद् संस्कृत ज्ञानदृष्टि इति वदति ज्ञानदृष्टि उद्घाटितवान् इत्युक्ते कः अर्थः अस्माकम् अन्तरङ्गे परमेश्वरस्य सान्निध्यमस्ति चेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे शिवः अस्ति चेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा काम उद्भवति सः नेत्रम् उद्घाटयति नेत्रम् उद्घाटयति इत्युक्ते तस्य ज्ञानं भवति आगच्छत् अस्ति काम इति तद् नास्ति चेत् किं भवति ज्ञानदृष्टि एव नास्ति चेत् किं भवति काम उद्भवः भवति अनन्तरं रावणः इव अथवा कः के के असुराः आसन् रावणस्य तदेव किल रावणस्य कथां पठतु किमर्थं रावणस्य नष्टम् अभवत् महापण्डितः आसीत् रावणः सामवेदे महापण्डितः शिवभक्तः किमर्थं नष्टम् अभवत् काम अतिकामात् रावणो नष्टः इति वाक्यमेव अस्ति अतिकामः तस्य सर्वत्र काम तस्य वयं पठितवन्तः किल अन्यस्य पत्नी अस्ति अन्यस्य पत्न्याः उपरि कामदृष्टिः न भवितव्या भारतीयधर्मः एषः भारतीयधर्मः नाम एषः धर्मः सर्वत्रापि बाधकमस्ति अत्रापि तदेव तत्रापि तदेव धर्मभिन्नभिन्नस्थाने भिन्नभिन्नधर्मः नास्ति अन्य एकस्य पत्नी अस्ति तस्याः उपरि तस्याः उपरि न कस्याः अपि महिलायाः उपरि तादृशी दृष्टिः कामदृष्टिः यदा भवति किं कीदृशप्रवृत्तिः भवति अनन्तरं सा प्रवृत्तिः एव नाशं प्रति नयति तस्मात् पश्यतु कामः भवतु क्रोधः भवतु एतत् सर्वं कथम् अन्तरङ्गात् बहिरागच्छति अस्माकं ध्यानं नास्ति चेत् सत्यं ध्यानं कदा करणीयम् यदा काम आगच्छति यदा क्रोधः आगच्छति यदा तन्न भवति प्रतिदिनम् अथवा प्रतिक्षणं जीवने तादृश उत्तमस्वभावानाम् आनयनाय अस्माभिः अभ्यासः करणीयः प्रयत्नः करणीयः कामनियन्त्रणं सर्वं सरलं न अथवा क्रोधनियन्त्रणं सरलं न वयं वदामः बहूनि वाक्ये मम कोपः एव नास्ति किल बहुधा वयं वदामः मम कोपः एव नागच्छति किन्तु कीदृशानि पदानि वदामः अथवा कथं कथं वयं व्यवहरामः वदामः इत्युक्ते मुखात् वदति इत्येव अर्थः नास्ति किल भिन्नभिन्नरीत्या वयं कथं प्रतिकरणं कुर्मः अन्तरङ्गे विद्यमानसर्वविधविषं वयं बहिः वमनं कुर्मः सत्यं तस्मात् किं करणीयम् अन्तरङ्गे विषं न भवेत् अन्तरङ्गे विषं न भवेत् चेत् किं भवितव्यम् शान्तिः भवेत् अन्तरङ्गे शान्तिः भवेत् समाधानं भवेत् भगवान् वदति तादृशशान्तिः कस्य भवति कस्य अन्तरङ्गे तादृशसमाधानं भवति यः प्रथमकारणं किम् उक्तवान् कामान् किल विहाय कामान् प्रथममस्ति अनन्तरं सर्वान् अनन्तरं पुमांश्चलति निःस्पृहः അതിന്റെ തസ്യ ഭിന്ന ഭിന്ന എതത് വദതി കസ്യ നിസ്പൃഹः काम न भवितव्यम् इत्युक्ते किं भवेत् सः निःस्पृहः भवेत् निःस्पृहः इत्युक्ते कः अर्थः स्पृहः इत्युक्ते कः अर्थः अटाच्मेण्ट् एक एकरीत्या अटाच्मेण्ट् अथवा किं वदामः ममता सर्व सर्वत्र एका स्पृहता तद् मम तद् अन्यस् अन्यस्य किल एवं यदा भवति तदा एव अस्माकं किं भवति स्पृह स्पृहाकारणेन स्पृह न भवतु इति किमर्थं वदति भवतः यदा स्पृहा भवति तस्मिन् समये भवतः किं भवति स्पृहा भवति चेत् किं भवति स्पृहकारणेन भवतः अन्तरङ्गे काम उद्दीपनं भवति तद् मम इति यदा चिन्ता भवति दूरवाणी अस्ति सामान्य उदाहरणानि एतानि एतत् सर्वं न जीवने स्वीकरणीयं जीवने भिन्नभिन्न यथेष्ट उदाहरणानि सन्ति इदानीं दूरवाणी मम दूरवाणी इति यदा मम सम्बन्धः अभवत् तदानीं किं गच्छति चेत् मम दुःखं सत्यं तत्र किमपि भवति चेत् मम दुःखं किम् अस्ति एतत् एकवस्तु अस्ति तद् अवगन्तव्यं किल एतत् एकवस्तु अस्ति एतत् मध्ये एतत् मम इति अहङ्कारस्य कः विषयः एतत् मम इति अहङ्कारेण अथवा एतस्य उपरि मम स्पृहा कारणेन अहम् आनन्दम् अनुभवामि वा दुःखम् अनुभवामि वा अधिकं दुःखम् ഇതില സർവവസ്തുനെ സർവവസ്തു കിഞ്ചിത് आनन्दम् इत्युक्ते तदस्माकम् एकचिन्तनमेव वस्तुतः सर्वकार्यं मम गृहम् इति अमेरिका मध्ये अहं बृहत् एकगृहनिर्माणं कृतवान् इति चिन्तयतु तद् मम गृहम् इति कारणेन मम आवर्षं दशवर्षाणि स्वीकरोतु दशवर्षे अहम् अधिकं दुःखम् अनुभूतवान् वा सुखम् अनुभूतवान् वा एतत् सर्वं वयं जानीमः किल किन्तु किमर्थम् अत्र वदामि इत्युक्ते वयं तादृशरीत्या कदापि न चिन्तयामः सत्यं पुनः पुनः वयं किमर्थं प्रयत्नं कुर्मः अन्य अन्यवस्तूनि मम मम मम इति वयं सङ्ग्रहणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः भगवान् वदति तादृशं करोति चेत् सः शान्तिं न प्राप्नोति शान्ति गच्छति इत्यस्य कारणं तदेव पेर्सनल् चिन्तनीयम् इदानीं भवत्या भवत्याः विषये चिन्तनीयं भवता भवतः विषये चिन्तनीयं मम किमर्थं शान्तिः एतत् सर्वमेव ध्यानम् इति वदामि मम किमर्थं शान्तिः नास्ति भवान् चिन्तयतु अन्य अन्यविषये मम दुःखमस्ति मम गृहविषये मम कष्टं जायमानमस्ति मम उद्योगविषये मम कष्टं जायमानमस्ति अथवा मम पुत्रविषये मम कष्टं जायमानमस्ति तस्मात् सर्वत्र स्पृहा मास्तु स्पृह अस्ति इति कारणेन एव भवान् दुःखम् अनुभवति तादृशस्पृह अस्ति भवान् अद्य किं कुर्वन् अस्ति प्रतिदिनं भगवान् चत्वारिंशत् अथवा पञ्चाशत् अथवा षष्टि अथवा त्रिंशत् किमपि भवान् भगवान् वर्षाणि दत्तवान् जीवनस्य एतेषु वर्षेषु भवान् किं कुर्वन् आसीत् एतादृशवस्तूनां सङ्ग्रहणं कुर्वन् अस्ति किमर्थं तद् वदति किञ्चित् अवगच्छतु वयं केन मार्गेण गच्छन्तः स्मः वयं शान्तिम् इच्छामः समाधानम् इच्छामः भगवान् वदति एवं कथं शान्तिं प्राप्नोति शान्तिः न भवितव्यम् इति कार्याणि एव भवान् सङ्ग्रहणं करोति सत्यं शान्तिः न तदस्ति चेत् शान्तिः न भवति तदिति न कोऽपि वस्तु अस्ति चेत् तस्मादेव वदति सन्न्यासेन किं भविष्यति <laughs> तद् वक्तुमेव उक्तवन्तः सन्न्यासेन परमशान्तिः भवति बुद्धस्य नागार्जुनः इति एकः शिष्यः आसीत् बुद्धस्य तस्य एका कथा अस्ति तत्र सः भिक्षुः अस्ति बुद्धस्य शिष्यः सः भिक्षुः आसीत् सः भिक्षाटनार्थं सर्वत्र अटति स्म एकवारम् एकः धनिकः तं दृष्टवान् उफ् अत्यन्तयुवकः अति चैतन्यमस्ति बुद्धशिष्यः सः सम्यक् साधनां करोति तत् तस्य हस्ते किमपि एकं भिक्षाटनार्थम् एकं पात्रम् अत्यन्तम् असमीचीनम् एकं पात्रमस्ति एषः सन्तोषेण एक सुवर्णस्य पात्रं स्वीकृत्य तस्मै दत्तवान् भवान् एतस्य उपयोगं करोतु तस्य कोऽपि चिन्तनं नास्ति सः सुवर्णस्य पात्रं स्वीकृत्य भिक्षाटनार्थं गच्छति कोऽपि भिक्षां ददाति वा <laughs> वस्तुतया सः किं चिन्तितवान् अहं साहाय्यं करोमि इति चिन्तितवान् किन्तु साहाय्यं किम् अभवत् भिक्षामपि न प्राप्तवान् सः कारणं किं सुवर्णस्य पात्रे कः भिक्षां स्थापयति सः किमपि न प्राप्तवान् अत्र किमपि न सः सायङ्काले एक वृक्षस्य अतः शयनं कुर्वन् आसीत् तदा एकः चोरः आगतवान् सः दृष्टवान् चोरः बहु समयतः एतं परितः एतत् पात्रं कथञ्चित् चौर्यं करणीयम् इति एवमेव चिन्तयन् अटन् अस्ति तम् आहूतवान् चोरम् आहूतवान् सः दृष्टवान् अनन्तरम् एतत् पात्रं स्वीकृत्य सन्तोषेण दत्तवान् वर्णयतु इति उक्तवान् सः नीतवान् कथा बहु सम्यक् अस्ति अनन्तरं सः किञ्चित् का दिनानन्तरं सः प्रत्यागतवान् तदनन्तरं सः उक्तवान् भवान् एक भवान् भिक्षुकः अस्ति यद् मम अस्ति तदपि भवतः हस्ते नास्ति तादृशः भवान् मम कृते तत् पात्रं कथं दत्तवान् अहं तस्मिन् समये भवतः मुखम् अहं दृष्टवान् भवान् कोऽपि चक्रवर्ती इव मम कृते दत्तवान् तत् महाराज चक्रवर्ती सर्वं हस्ते अस्ति तस्मिन् समये स्वीकृत्य ददाति किल नयतु इति वदति किल तादृशमुखभावेन भवान् दत्तवान् किमपि हस्ते विना भवान् कथम् एतादृश अनुभूतिमध्ये जीवनं करोमि बुद्धस्य अग्रे अग्रे सः तत् पाठयति अग्रे वदति सः तथा एव आनन्दः भवति किमपि हस्ते नास्ति भवतः अपि आनन्दः भवति किन्तु यावत् कालपर्यन्तं किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् भवान् सङ्ग्रहणं करोति एतावत् अहं दशप्रतिशतं करोमि नवतिप्रतिशतं न करोमि इति नास्ति तस्य तादृशं किमपि भवितुं न किन्तु प्राक्टीस् कर्तुं शक्नुमः वयम् अस्माभिः अभ्यासः करणीयः इति वदति निस्पृहः भवति चेत् अनन्तरं निर्ममः निरहङ्कारः त्रीणि पदानि सन्ति तत्र निस्पृहः भवतु നിർമ്മമഹ ബോധു നിരഹങ്കാര ത്രയമപി എത്തത് കഥമാകച്ചതി പ്രഥമം സഹ മാനസിക വ്യാപാര വിഷയ വദതി പ്രഥമ പങ്ക്തിദ്വയേ അഥവാ പ്രഥമ പങ്ക്തിദ്വയേ മാനസി ബുദ്ധി വ്യാപാര വദതി വിചാരേണ അനന്തരം കിം വദതി തേന കാരണേന മനസി തത് കഥം പ്രവർത്തത ഇതി വദതി സത്യം तत् तदेव तयोः मध्ये भेदः बुद्धिमध्ये विचारः यदा गच्छति तदानीं किं भवति मनसि तत् कार्यं न भवति मनसि कार्यं यदा न भवति इन्द्रियाणि स्वस्थाः भवन्ति अवगतम् एवमपि आगन्तुं शक्नुमहे शक्नुमः इतः अपि गन्तुं शक्नुमः इतः कथम् इन्द्रियाणां निरीक्षणं करोतु अनावश्यकविषये कथं चरति इति नियन्त्रणं करोतु किं भविष्यति मनः शुद्धं भवति किल मुखेन अधिकं न वक्तव्यं मौनव्रतं करोतु यावदधिकम् अनावश्यकसम्भाषणं न करोतु अथवा हस्तेन पादेन किं करणीयं तत् करोतु ज्ञात्वा करोतु किं कार्यं करणीयम् इति किल मम एकपादस्थापनेन मम एकहस्तचालनेन एतत् सर्वं मम वैभवं नास्ति भगवान् भगवतः अनुग्रहः नास्ति चेत् किमपि कर्तुं न शक्नुमः किल इदानीं वयं न जानीमः इदानीं बहु सामान्यतया एतत् सर्वं वयं चालयामः एकं न चलति तदा अवगन्तुं शक्यते तस्य मूल्यं किम् इति इदानीं सर्वमपि चलति किन्तु कथञ्चित् चालयामः वयं तस्मात् इन्द्रियाणां दृष्टिः चिन्तयामः चेत् किमर्थमहमेवं करोमि किमर्थं तत् करोमि इति यदा बोधवान् भवति यः ध्यानं करोति तस्य मनः मन्दं मन्दं किं करोति शुद्धं भवति तस्य मनः यदा शुद्धं भवति किं भवति बुद्धिनिश्चलं भवति बुद्धिचञ्चलं न भवति स्थितप्रज्ञः भवति अथवा अन्य एकमार्गः ज्ञानमार्गः इति वदति अस्मिन् एतद् मध्ये सम्पूर्णं विवरणं कृतवान् कः मार्गः विचारं करोतु सर्वत्र ध्यानं करोतु सर्वस्मिन् विषये विचारं करोतु कथं किमपि कार्यं तद् विना न करोतु अनावश्यकतया किमपि न सम्पादयतु सन्यासं करोतु सन्यासं करोतु इत्युक्ते सन्यासी इत्युक्ते कः अर्थः सम्यक् न्यसति इति सन्यासी सम्यक् त्यजति कार्याणि वयमपि त्यजामः किन्तु कः भेदः सम्यक् न त्यजामः सम्यक् यदा त्यजति सः सन्यासी भवति त्यागः कथं करणीयमिति अस्ति त्यागं करोति चेदपि अनन्तरं मम इति तत्र न स्पृहा न स्थापनीया अहं तस्मै सहस्र डालराणि दत्तवान् पुनः सर्वदा अहं चिन्तयन्नस्मि इति चिन्तयतु मम सहस्र डालर् उपयुज्य एव तत् करोति सः मम सहस्र डालर् उपयुज्य एव तत् कृतवान् मम एतत् दाने भवतः कृते कः लाभः तादृशदानेन
कोऽपि लाभः नास्ति दानेन भवतः अन्तरङ्गे स्पृहा नष्टा भवेत् तद् न अभवत् अधिकस्पृहा अभवत् इदानीम् एकः अहङ्कारः अपि आगतः कः अहङ्कारः अहं दत्तवान् इति अहङ्कारः अपि आगतः किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं नास्ति दानं करोति सामान्यतया ग्रामे सर्वं वदन्ति किल दक्षिणहस्तेन दानं करोति चेत् वामहस्तेन न ज्ञातव्यम् इत्युक्ते कः अर्थः तावद् गोप्यं करणीयं तस्य नाम एव दानं सर्वत्र पब्लिसिटि कृत्वा करोति तस्य नाम दानं न अनन्तरं दत्तस्य विषये पुनः पुनः वदति तदपि दानं न तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति तेन कार्यं यद् भवितव्यं तद् भवेत् किन्तु तेन दानेन भवतः अन्तरङ्गे संस्कारस्य स्पर्शः अपि न आगच्छति अवगतं निःस्पृहः നിർമ്മമഃ നിർമ്മമഃ ഇത്യുക്തെ മമ ഇതി ഭാവഹ ന ഭവേത് നിരഹങ്കാരഃ അഹം കൃതവാൻ ഇതി അഹങ്കാരഃ നിർമ്മമഃ ഇത്യുക്തെ മമത സ്പൃഹത ഇത്യുക്തെ കിം മലയാള ഭാഷായം ചെയ്ത് ഒട്ടൽ ഇതി ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഏകദൃഷ്ടി അറ്റാച്ച്മെന്റ് സർവവസ്തു മധ്യ മമ ഇതി ഏക അറ്റാച്ച്മെന്റ് അസ്തി കില തത് ഭിന്നം മമത്വം ഭിന്നം तन्मध्ये किञ्चित् भेदः अस्ति सामान्यतया सर्वमपि अन्तरङ्गव्यापारः एव അപ്പം നിസ്പൃഹ നിർമ്മമ നിരഹങ്കാര ഭവേത് താദൃശ കിം കരണീയം വിഹായ കാമാൻ തതേവ പ്രഥമമേവ ഉക്തവാൻ താദൃശ കാമം യഹ ത്യജതി തസ്യ അന്തരംഗേ കിം ഭവതി ശാന്തിः ഭവതി आनन्दः भवति सम्यक् सः उक्तवान् एतत् अस्माभिः अपि प्राक्टीस् कर्तुं शक्यते कथं प्राक्टीस् करणीयम् इति चिन्तनं करणीयं कथं तदर्थं प्रयत्नः इति प्रतिदिनं तृतीयाध्यायं सम्पूर्णं तादृश एकमेकं स्वीकृत्य वदति सः कथम् एकैककर्म तादृशं कर्तुं शक्नोति इति वदति किन्तु अत्र किं वदति सम्पूर्णतादृशविचारः यस्य कः अर्थः अस्माभिः ध्यानं करणीयम् इत्युक्ते आध्यात्मिकं जीवनम् इत्युक्ते कः नो चेत् किं भवति एकः कर्मणा पूजारी अस्ति इति चिन्तयतु उदाहरणार्थं वदामि कर्मणा अर्चकः अस्ति सः मन्दिरे अर्चनकार्यं करोति प्रतिदिनं सः ईश्वरीयकार्यमेव करोति तादृशानि कार्याणि बहु सरलं मनसि एतादृशी एकाग्रता भवितुं ध्यानं कर्तुं किन्तु तत् कार्यं सः निःस्पृहः भूत्वा निर्ममः भूत्वा निरहङ्कारः भूत्वा न करोति चेत् सः अपि शान्तिं न प्राप्नोति किं करोति इति बहु प्रधानं न पुष्पं स्वीकृत्य अर्चनामेव करोति अथवा मन्त्रः एव वदति मम अहङ्कारः इति चिन्तयतु मम स्वरं सर्वे शृण्वन्तु अहं महापण्डितः अस्मि इति विचिन्त्य वदति चेत् कः अर्थः तेन तस्य शान्तिः न भवति यत् अन्येषां विषयः न स्वस्य अन्तरङ्गे शान्तिः भवितुमेव आध्यात्मिकजीवनं करणीयं गीता तदेव पाठयति एतत् सर्वेषां समानमेव हिन्दुधर्मस्य इति न क्रिस्टियन् धर्मः भवतु इस्लां धर्मः भवतु जैन भवतु बुद्ध भवतु कोऽपि भवतु तस्य अन्तरङ्गे निःस्पृहतया निर्ममतया निरहङ्कारेण कामान् त्यजति तस्य अन्तरङ्गे शान्तिः भवति नो चेत् शान्तिः न भवति तदपि तस्य अर्थः अस्ति नो चेत् शान्तिः न भवति शान्तिप्राप्तिनिमित्तम् अन्य कोऽपि शोर्ट्कट् नास्ति एकः एव मार्गः अद्य बोधवान् अस्ति चेत् वयं शीघ्रं तत् प्राप्तुं शक्नुमः अनन्तरम् एतादृशजीवने वदति कदाचित् ह्यः पर्यन्तं वयं पश्यामः बहु भिन्नजीवनं कुर्वन् आसीत् एकस्मिन् दिने सम्पूर्णं परिवर्त्य ज्ञानं प्राप्नोति कथं तद् तत्र किमपि एवम् असमीचीनकार्यम् उत्तमकार्यं पुण्यकार्यं पापकार्यम् एवं किमपि तत्र नास्ति तादृशचिन्तनम् आगच्छति चेदेव सर्वं समाप्तं किल एतत् अन्तरङ्गस्य व्यापारः एतद् अन्तः कथं चलति इत्येव प्रश्नः शान्ति कुत्र शान्ति बहिः नास्ति किल अहं बहु शान्तः अस्मि अहं बहु समीचीनः अस्मि इति अहं प्रकटयितुं शक्नोमि किन्तु मम अन्तरङ्गे शान्तिः अस्ति चेत् अहं शान्तः न भवामि किल तत्र दहनं भवति चेदपि तत्र अग्निः भवति चेदपि वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः किल कतिविधजनाः कथं कथं दुःखम् अनुभवन्ति किल कथं कथं कष्टम् अनुभवन्ति किं कारणं वयं किमर्थं कारणमेकमेव अस्ति ते तेषां विषये न चिन्तयन्ति ते तेषां जीवनविषये न चिन्तयन्ति तेषां चिन्तनं सर्वम् अन्येषां विषये एव सः किं करोति सः किं करोति तस्य किं भवति एतस्य किं भवति एतादृशविषयेषु एव ते चिन्तयन्ति स्वस्य विषये चिन्तनं नास्ति स्वस्य विषये यदा वयं स्वस्य विषये चिन्तयतु इत्युक्ते स्वार्थः इति न स्वस्य विषयः कः आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् इति एकं सुभाषितमस्ति स्वस्य कार्याणि कुटुम्बस्य निमित्तं त्यक्तुं शक्यते कुटुम्बकार्यं ग्रामस्य निमित्तं त्यक्तुं शक्यते ग्रामकार्यं राष्ट्रस्य निमित्तं त्यक्तुं शक्यते यद् राष्ट्रमपि त्यक्तुं शक्यते किमर्थम् आत्मार्थे स्वार्थे न आत्मा अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान आत्मनः विषये अन्वेषणाय आत्मनः शान्तिनिमित्तम् अस्माभिः राष्ट्रकार्यमपि त्यक्तुं शक्यते इति सुभाषितं वदति इत्युक्ते कः अर्थः तावत् प्रधानमस्ति तत् भवतः अन्तरङ्गे शान्तिः भवति चेत् कः लाभः भवतः भवन्तः पुरतः एतत् विश्वं सर्वं शान्तिमयं भवति अद्य विश्वे एतादृशकलहः तत् एतत् एवं सर्वं वयम् अनुभवामः दुःखम् अनुभवामः कष्टम् अनुभवामः कारणं किम् वयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे शान्तिः नास्ति किल मम अन्तरङ्गे सन्तोषः नास्ति चेत् अहं सन्तोषस्य अनुभवं प्राप्तुं न शक्नोमि तदेव तस्य अर्थः वयम् अग्रिमश्लोकमपि दृष्ट्वा समापयामः अग्रिमश्लोके बहु बहु किमपि नास्ति एतत् सर्वमेव अत्र उक्तम् इति उक्त्वा समापयति अग्रिमश्लोकं पश्यामः एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ

स्थित्वा अस्याम् अन्तकाले पश्यतु बृहत् पदमस्ति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा अस्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणम् ऋच्छति ब्रह्मनिर्वाणम् ऋच्छति एषा वयं जानीमः ब्राह्मी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गप्रथम एकवचनं पश्यतु सा स्थितिः स्त्रीलिङ्गे वदति ब्राह्मी स्थितिः इति स्त्रीलिङ्गमस्ति तत् स्थितिः इकारान्तस्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचनं पार्थ
सम्बोधन एकवचनं एनां स्त्रीलिङ्गद्वितीय एकवचनं दकारान्त एतत् शब्द प्राप्य वयं जानीमः लेबन्तमपि विमुह्यति वि इति उपसर्गः मुह् इति धातु परस्मैपदि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं स्थित्वा क्त्वान्तम् अव्ययम् अस्यां സർവനാമ സ്ത്രീലിംഗ സർവനാമ ശബ്ദ ഏകവച സപ്തമി ഏകവചനം കില അസ്യാം സപ്തമി ഏകവചനം അന്തകാലേ സപ്തമി ഏകവചനം ബ്രഹ്മനിർവാണം ദ്വിതീയ ഏകവചനം ഋച്ഛതി ഇതി പരസ്മയപതി കർത്തരി ലട്ട് പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചനം ഋച്ഛതി ഇത്യുക്തെ ലഭത്തെ പ്രാപ്നോതി ഇത്യർത്ഥ ഋച്ഛതി ഏ पार्थ अर्जुन अर्जुनस्य समीपं भगवान् वदति एषा इयं ब्राह्मी परमात्मसम्बन्धिनी स्थितिः ब्राह्मी स्थितिः इत्युक्ते किं ब्रह्मज्ञानम् इत्यर्थः सा स्थितिः सा निष्ठा कथं प्राप्नोति एतां प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति मोही न भवति पुनः मोही न भवति इत्यर्थः अन्तकाले अपि मरणसमये अपि अस्याम् एतस्यां स्थित्वा वर्तित्वा ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वाणम् ऋच्छति ब्रह्मनिर्वाणम् इत्युक्ते मोक्ष मोक्षप्राप्तिः लभते भगवान् किं वदति एषा स्थितिः एकवारं प्राप्नोति इति चिन्तयतु पुनः गच्छति वा इति प्रश्नः एकवारं मम ज्ञानमभवत् पुनः अज्ञानम् आगच्छति वा न एकवारम् अभवत् इत्युक्ते अभवत् एव पुनः ज्ञानं न भवति इत्युक्ते पश्यतु एकवारम् इदानीम् अत्र अन्धकारः अस्ति प्रकाशः आगतः इति चिन्तयतु सर्वाणि वस्तूनि वयं प्रकाश आगमने द्रष्टुं शक्नुमः प्रकाशः अस्ति इति ता सा स्थितिः पुनः न गच्छति इत्युक्ते ज्ञानम् एकवारं प्राप्नोति एकवारम् अवगच्छति अवगमनमेव एतत् अनुभवः एव यत् इदानीं किमर्थं वयम् अनुभवामः अनुभवः नास्ति किल शान्तिं किमर्थं न अनुभवामः एकवारं शान्ति प्राप्नोति चेत् एकवारं ज्ञानं प्राप्नोति चेत् एकवारं ब्रह्म अवगमनं भवति चेत् ब्रह्म इत्युक्ते का अर्थः तत्र ब्रह्म इत्युक्ते सृष्टिस्थितिमध्ये ब्रह्मदेव अस्ति सः न ब्रह्म इत्युक्ते परब्रह्म इत्यर्थः परमात्मा इत्यर्थः आत्मज्ञानम् इत्यर्थः आत्मज्ञानम् इत्युक्ते कः अर्थः द्विविधमेव स्वाभाविकतया ज्ञानं गच्छति सामान्यतया वदामश्चेत् एकम् अस्माकं पवर् शक्तिवर्धनं करोति एकं शान्तिवर्धनं करोति नवनवतिप्रतिशतं जनाः अपि कस्य पृष्ठतः गच्छन्ति पवर् किल शक्तिवर्धनस्य पृष्ठतः वयं सञ्चारं कुर्मः यः पवर् पृष्ठतः गच्छति पवर् प्राप्नोति कारणं किम् एकैक पवर् उपरि अहं मम मनः स्थापयामि प्राप्नोति वयमेव तस्य कारणं मम एक एक उद्योगः अस्ति एतत् मम आवश्यकम् इति अहं चिन्तितवान् मम पूर्ण पवर् अहं तत्र प्रयोगं करोमि अहं तत्र शक्तिप्रयोगं करोमि सत्यम् अहं तत् प्राप्नोमि तदा किं भवति अन्यच्छा भवति अन्य पवर् मध्ये एवं लोके बहूनि वस्तूनि सन्ति किल यदा नेत्रम् उद्घाट्य पश्यामः नेत्रम् उद्घाट्य इत्युक्ते बहिः पश्यामः यदा तदा बहिः यदा वयं पश्यामः एतादृश बहूनि कार्याणि सन्ति तत्र तत्र तत्र तत्र तत्र अस्माकं मनः गच्छति मनः गच्छति इत्युक्ते मम पवर् अहं तत्र तत्र तस्य पृष्ठतः मम मनः स्थापयामि पवर् पृष्ठतः अहं मनः स्थापयामि मम शक्ति सर्वत्र मम मनः कुत्र गच्छति पवर् पृष्ठतः गच्छति यः पवर् पृष्ठतः गच्छति सः शान्तिं न प्राप्नोति शान्तिः प्राप्तव्या चेत् विपरीतकार्यं करणीयं किं करणीयम् भवतः मनः भवान् शक्तिपृष्ठतः न स्थापयतु पवर् पृष्ठतः न स्थापयतु भवतः मनः शान्तिपृष्ठतः स्थापयतु बहु सरलतया वदति भवतः मनस्समाधानं भवतः आनन्दः भवतः सन्तोषः भवतः शान्तिः कथं भवति इति अद्यपर्यन्तं भवान् कदा चिन्तितवान् सत्यम् एतावत् पर्यन्तं मम शान्तिः मम सन्तोषः मम आनन्दः कथं भवति इति वयं कदापि विचारं कृतवन्तः वा मम बुद्धिमध्ये एतत् अस्ति वा नास्ति मम मनसि अस्ति वा नास्ति मम विकारे नास्ति मम विचारे नास्ति मम प्रवृत्तिमध्ये नास्ति अहं सर्वदा किमर्थं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि मम सर्ववाक् मम सर्वप्रयत्नः मम सम्पूर्णजीवनस्य भिन्नभिन्नप्रयत्नः कस्य पृष्ठतः अस्ति शक्तिपृष्ठतः पवर् पृष्ठतः अस्ति सत्यं मम मनः अहं तत्र भवानेव चिन्तयतु भवान् अद्य प्रातः उत्थितवान् भवान् एतावत् पर्यन्तं सायङ्काले सार्धसप्तवादनम् अभवत् अथवा सार्ध अष्टवादनम् अभवत् एतावत् पर्यन्तं भवता कृतानि कार्याणि अथवा भवता क्रियमाणानि कार्याणि कस्मिन् विषये भवान् भवतः शान्तिविषये कदा चिन्तितवान् भवतः शान्तिनिमित्तं भवतः समाधाननिमित्तं भवतः सन्तोषनिमित्तं भवतः आनन्दनिमित्तं किम् आवश्यकं भवान् किं कृतवान् तादृशं भवान् किं कुर्वन् आसीत् एकैकः तस्य तस्य कार्यं चिन्तयतु अहं कार्यालयं गतवान् कार्यालये एतत् कार्यं कृतवान् किमर्थं कार्यालये कृतवान् भवतः शान्तिनिमित्तं कार्यमासीत् वर्तते न किमर्थं तत् कार्यमासीत् धनं मिलति अथवा किमपि पवर् मम स्थानं तत् तस्य संरक्षणार्थं मम धनमस्ति चेत् मम पवर् भवति इति अहं नैव चिन्तितवान् किल अहमेकं मिलिनयर् अस्ति चेत् अथवा किमपि अस्ति चेत् मम स्थानमस्ति कः भवन्तं पश्यति भवान् मिलिनयर् अस्ति चेत् अन्यस्य किम् अस्ति सत्यं चिन्तयतु इदानीम् अस्माकं मनसि अस्ति चेत् किल अस्ति अस्माकं सर्वेषाम् आम् एवं किमं वदामि अहं कोटि कोटीश्वरः भवामि कोटि अधिपतिः भवामि चेत् सर्वेषां मम उपरि एकः आदरः भवति सत्यं चिन्तयतु कस्यापि आदरः भवति वा किमर्थं हसति भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु भवान् एव भवान् एव कोटिपतिः भवति भवतः उपरि भवान् कोटिपतिः अस्ति इति कारणेन कोऽपि आदरं करोति वा भवतः पत्नी अपि न करोति भवतः पुत्रः अपि न कुरु भवान् कोटिपतिः अस्ति इति कारणेन सः भवतः उपरि आदरं न करोति भवतः उपरि केन कारणेन आदरं करोति भिन्नभिन्नकारणैः भवतः उपरि आदरं करोति किल भवान् एक पिता इति व्यवहारं करोति चेत् सः आदरं करोति भवान् पितृधर्मस्य पालनं करोति चेत् सः आदरं करोति किल अहं बहु जनान् दृष्टवान् भारते दरिद्रा किमपि न भवति तेषां गृहे अकौण्ट् अपि नास्ति किमपि नास्ति किन्तु तेषां सर्वेपि पुत्राः कीदृश आनन्देन मातरं पितरं पालयन्ति सत्यं वा वयम् अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति तादृश कति कुटुम्बान् वयं दृष्टवन्तः किन्तु अद्य सर्वविध एजुकेशन् प्राप्य सम्यक् डिग्री डिग्री डिग्री प्राप्य बहु पठितवान् बहु उद्योगे अस्ति स्वस्य मातरं पितरं द्रष्टुं समयः नास्ति किमर्थं समयः नास्ति मातापिता अपि एवमेव तेषाम् अपि सन्तोषः कथमासीत् एषः अन्यत्र कुत्रापि गच्छतु तस्य स्थानं भवतु धनं भवतु किल अद्य वयमपि तदेव कुर्मः अहं किमर्थम् उक्तवान् सन्तोषः आनन्दः शान्तिः कुत्र इति वयं न अवलोकयामः एतादृशपुस्तकपठनेन अस्माकं कः लाभः अस्माभिः चिन्तनीयं जीवने किञ्चित् वा चिन्तनं करणीयं मम शान्तिः सुरेशजी हस्ते नास्ति मम शान्तिः राजीभगिनी हस्ते नास्ति किल मम शान्तिः महोदयस्य हस्ते नास्ति मम शान्तिः कुत्र मम शान्तिः मम हस्ते एव अस्ति किन्तु अहं सर्वदा वदन्नस्मि भवत्याः कारणेन मम शान्तिः नास्ति भवत्याः कारणेन मम शान्तिः नास्ति अथवा तस्य कारणेन मम शान्तिः नास्ति आहत्य प्रपञ्चं सर्वं मिलित्वा मां पीडयति मम निष्पीडनं करोति प्रपञ्चस्य किं कार्यमेतत् भवानेव स्वयं भवतः निष्पीडनं कुर्वन्नस्ति भवान् एव स्वयं भवतः नाशं कुर्वन् अस्ति तस्मात् अस्माभिः शान्तिः प्राप्तव्या इत्युक्ते भगवान् उक्तवान् एकं मार्गं चिन्तयतु न्यूनातिन्यूनं कानि कार्याणि करोति एतेषु किमपि एकं कार्यम् अहं मम शान्तिनिमित्तं करोति वा पवर् निमित्तं कार्यं स्थगनं कृत्वा शान्तिनिमित्तं यदा कार्यस्य आरम्भं करोति सः मन्दं मन्दं किं प्राप्नोति शान्तिं प्राप्नोति तदेव भगवान् उक्तवान् एकवारम् अवगच्छति इति चिन्तयतु पुनः सः पृष्ठतः न गच्छति अथवा एकवारं तस्य ज्ञानं भवति इति चिन्तयतु अनन्तरं सः अन्यविद्यायाः पृष्ठतः न गच्छति परा अपरा इति विद्याद्वयमस्ति किल तदा परा अपरा इत्युक्ते विद्याद्वयमेव एकं तद् एकं शक्तिपृष्ठतः पवर् पृष्ठतः गच्छति एकं स्वस्य आनन्दः सन्तोषः शान्तिः तस्य पृष्ठतः गच्छति कस्य पृष्ठतः वयं गच्छामः अस्माकं मनः कुत्र क्षिपामः निक्षिपामः तदनुसृतं वयं प्राप्नुमः शक्ति उपरि पवर् उपरि क्षिपामः पवर् प्राप्नोति भवान् शान्ति उपरि भवान् क्षिपति शान्तिः प्राप्नोति एतद्वयमपि पृथक् पृथक् अस्ति द्वयमपि समानं नास्ति द्वयमपि भिन्नभिन्नमार्गेण गच्छति तस्मात् भगवान् वदति एतत् अध्यायं सः समाप समापनं करोति द्वितीय अध्यायं भगवद्गीतायाः क्रीम् एतत् अध्यायम् इति वदति भगवद्गीतायां यदस्ति वक्तुमिच्छति तत् सम्पूर्णम् अत्र उक्तं किन्तु तद् अस्माभिः अवगतं वा न वा अहं न जानामि अहमपि सम्पूर्णतया न अवगच्छामि एतत् सर्वं किम् इत्युक्ते जीवनस्य अभ्यासः एतत् सर्वं किन्तु अग्रे अग्रे अग्रे गच्छति भगवद्गीतायाः लाभः कः इत्युक्ते अग्रिम अध्यायं कर्मयोगः अस्ति एवं सर्वं व्यासः नाम न दत्तवान् यदा महाभारतं स्वीकृत्य वयं गीतां पश्यामः तत्र एवम् एकैक अध्यायस्य अर्जुनविषादयोग कर्मयोग ज्ञानयोग साङ्ख्ययोग इव नाम एव नास्ति तदनन्तरं केनापि दत्तं तत् तत्र बहु प्राधान्यमपि नास्ति किन्तु तस्मिन् अस्मिन् अध्याये द्वितीय अध्याये वयं यत् पठितवन्तः सेवेण्टि टु श्लोकाः तत्र आहत्य क्रीं वदति ज्ञानम् इत्युक्ते किम् एक टाप् मोस्ट् कार्यमस्ति एतत् एतत् अवगन्तव्यं चेत् वयम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयं विचारः करणीयः यदा अग्रे अग्रे गच्छति अग्रिम अध्याये एव किं करोति अस्माकम् एकैककर्म स्वीकरोति सः प्राक्टिकल् मनुष्यः तत् करोति ततः कथं सः शान्ति प्रति कर्म कर्तुं शक्नोति इति तत्र चिन्तयति इत्युक्ते अग्रे जीवनेन सह अधिकसम्बन्धं स्थापयति अष्टादश वा सप्तदश वा षोडश अध्याये सर्वं किं खादनीयम् इति वदति तत्पूर्वाध्याये वदति ता तमोगुण इत्युक्ते किं रजोगुण इत्युक्ते किं वाक्तपः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते कः अर्थः किं वक्तव्यं वाक्तपः इत्युक्ते किम् किं भोजनं करणीयं केन भोजनेन भवतः क्रोधः आगच्छति केन भोजनकारणेन भवतः निद्रा आगच्छति किल कदाचित् अस्माकं यदा निद्रा भवितव्या तदा निद्रा न भवति यदा निद्रा भवितव्य न भवितव्य तदा निद्रा आगच्छति वर्गे वा पठने वा साधनायां वा ध्यानं करोति ध्यानं कर्तुम् उपविशतु वयमेव न जानीमः किं ध्यानं चलति इति इत्युक्ते तद् भिन्नभिन्ननिद्रातन्त्रे इति तस्य भिन्नभिन्न विघा विघ्नम् तत्सर्वं केन कारणेन भोजनकारणेन अस्माकं शीलकारणेन जीवने एकैक प्राक्टीस् अस्ति तेन कारणेन तत्सर्वं कथं करणीयमिति अत्यन्तसामान्यरीत्या जीवने कथं परिशीलनीयम् इति अग्रे वदन्नस्ति तस्य एक क्रीं भागः अस्ति द्वितीय अध्यायः तद् वयम् अद्य पूर्णं कृतवन्तः बहु सन्तोषस्य विषयः एतावन्ति दिनानि वयम् अस्मिन् वर्षे सुरेशमहोदयः सूचितवान् एकवारमपि अस्माकं वर्गस्य विघ्नं न अभवत् प्रतिबुधवासरं वयं कृतवन्तः इदानीं गतषड्मासतः खलु पश्यामः वयम् अग्रे एतत् पठामः समापयामः इदानीं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः एक अग्रिमसप्त